ທ່ານອັນວາ ອິບຣາຮິມ ໄດ້ຂຶ້ນກຳອຳນາດໃນປີກາຍນີ້ ດ້ວຍຊື່ສຽງທີ່ມີເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ໃນຖານະນັກປະຕິຮູບຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແຕ່ເກືອບ 10 ເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ສາບານຕົວຂຶ້ນຮັບຕຳແໜ່ງ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານຫຼາຍຄົນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຮູ້ສຶກຖືກທໍລະຍົດ ການໂຕ້ຖຽງກັນທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຈາກການທີ່ໄອຍະການໄດ້ຍົກຟ້ອງຂໍ້ກ່າວຫາສໍ້ລາດບັງຫຼ ວງ 47 ຂໍ້ຫາ ຕໍ່ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານອັນວາ ທ່ານອາມັດ ຊາຮິດ ຮາມີດີ ທ່ານວອງ ຈິນ ຮວດ ເປັນສາດສະດາຈານຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊັນເວ ໄດ້ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ Anwar has squandered all his moral capital.
ທ່ານອັນວາໄດ້ໃຊ້ຕົ້ນທຶນທາງສິນທຳຂອງທ່ານຈົນໝົດສິ້ນ ທ່ານຊາຮິດເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານອັນວາມາເປັນເວລາຍາວນານ ແຕ່ທັງສອງໄດ້ກາຍມາເປັນພັນທະມິດກັນ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະ ຈິກ ທ່ານອັນວາຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນຈາກກຸ່ມພັນທະມິດທາງການເມືອງໃນລັດຖະສະພາ ທີ່ທ່ານຊາຮິດເປັນຜູ້ນຳ ເພື່ອໃຫ້ມີສະມາຊິກສະພາທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານພຽງພໍໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍົ ກລັດຖະມົນຕີ ບັນດານັກວິຈານກ່າວຫາທ່ານອັນວາວ່າ ໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ແຕ່ທ່ານອັນວາຢືນຢັນວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ແຊກແຊງການພິຈາລະນາຄະດີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງທ່ານຊາຮິດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ນັກວິເ ຄາະ ວອງ ຈິນ ຮວດ ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ມີທາງເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເມີນເສີຍຕໍ່ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ຂອງທ່ານອັນວາ ທ່ານວອງ ຈິນ ຮວດ ໄດ້ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ
In Malaysia, the Prime Minister control the Attorney General ໃນມາເລເຊຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄວບຄຸມຄະນະໄອຍະການສູງສຸດ ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າຂອງການດຳເນີນຄະດີສາທາລະນະ ດັ່ງນັ້ນ ການຕັດສິນໃຈໃດໆກໍຕາມຂອງການດຳເນີນຄ ະດີສາທາລະນະ ລ້ວນແຕ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການວິພາກວິຈານ ຄະນະໄອຍະການສູງສຸດກ່າວວ່າ ທ່ານຊາຮິດຍັງບໍ່ພົ້ນຈາກຄວາມຜິ ດ ແລະ ບັນດາຜູ້ສືບສວນກຳລັງຊອກຫາຫຼັກຖານໃໝ່ ແມ່ນແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງນີ້ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານອັນວາຫຼາຍຄົນກໍຮູ້ສຶກຜິດຫວັງ ພວກເຂົາກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນອ ະດີດ ລວມທັງການເຮັດໃຫ້ລະບົບໂຄຕາອ່ອນລົງ ເຊິ່ງເອື້ອອຳນວຍປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າມາເລຂອງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດ ທ່ານອາສມີ ຮັ ດຊານ ຈາກສະຖາບັນນູຊັນຕາຣາ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ If Anwar stuck to his principle what he promised before this ຖ້າທ່ານອັນວາຍຶດໝັ້ນຕໍ່ຫຼັກການປະຕິບັດຂອງທ່ານ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ສັນຍາໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົ າຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບທ່ານອັນວາກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານຈະຫຼົ້ມສະຫຼາຍ ນັກວິເຄາະການເມືອງ ອັສມີ ຮັສຊານ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກົດດັນທີ່ທ່ານອັນວາປະເຊີນ ຈາກກຸ່ມພັກຝ່າຍຄ້ານຮ່ວມ ເຊິ່ງມີພັກອະນຸລັກນິຍົມ ອິດສະລາມມາເລເຊຍເປັນແກນນຳ ທ່ານອັສມີກ່າວວ່າ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັກຂອງຊາວມຸດສະລິມເສລີນິຍົມມາເລເຊຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍຂອງທ່ານອັນວາ ຈະບໍ່ພໍໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າຫາກພັກ ອິດສະລາມຂຶ້ນກຳອຳນາດ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ So they need to be realistic, pragmatic ດັ່ງນັ້ນ ພວກມັນຕ້ອງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ແທ້
ສາດສະດາຈານ ວອງ ຈິນ ຮວດ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ Because of his vulnerable position ເນື່ອງຈາກວ່າຕຳແໜ່ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ ພາຍໃຕ້ການໂຈມຕີຂອງບັນດາມຸດສະລິມຊາດນິຍົມມາເລເຊຍ ທ່ານຈຶ່ງໄດ້ຍ້າຍໄປທາງຂວາ ເ ຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັກຂອງທ່ານບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານວອງກ່າວວ່າ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັກຂອງທ່ານອັນວາ ຈະບໍ່ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ແກ່ຝ່າຍຄ້ານ ມັນອາດຈະຮອດເວລາທີ່ພວກເຂົາບໍ່ພໍໃຈເກີ ນກວ່າທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນທ່ານ ອາດນະສັກ ວີໂອເອ